SBS Radio ລາວ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ນານມາແລ້ວ ວ່າປະເທດໄທ ຫຼືວ່ານັກວິທະຍາສາດໄທ ປະດິດສ້າງຢາວັກຊີນເກືອບໄດ້ ແລ້ວເອົາໄປທົດລອງໃສ່ລີງ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຂ່າວຂ່າວນີ້ກໍງຽບໄ ປ ແຕ່ວ່າບັດນີ້ມີຂ່າວໃໝ່ໂຜ່ຂຶ້ນມາວ່າ ປະເທດໄທກຳລັງມີຄວາມກ້າວໜ້າຈະຜະລິດຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ທາງເຟສບຸກຂອງໄທຄູ່ຟ້າ ຂອງ ລັດຖະບານໄທເນາະ ກໍໄດ້ໂພສຂໍ້ຄວາມເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າການຜະລິດວັກຊີນໂຄວິດ-19 ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍບອກວ່າ ການພັດທະນາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ທີ່ພັດທະນາ ແລະ ວິໄຈຈາກທີມປະເທດໄທ ມີຄວາມກ້າ ວໜ້າເປັນຢ່າງຫຼາຍ ຄາດວ່າວັກຊີນທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນກະຊິໄດ້ນຳມາໃຊ້ໃນກາງປີ 2022 ເນາະ ໂດຍປັດຈຸບັນໄທກະມີການພັດທະນາວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ 3 ຊະນິດ ຫຼືວ່າ 3 ຍີ່ຫໍ້ເນາະ ຈາກ 3 ໜ່ວຍ ກະຄື 1 ວັກຊີ ນຊະນິດ mRNA ຊີຢູໂຄ 19 ກະພັດທະນາໂດຍຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະແພດຈຸລາກັບມະຫາວິທະຍາໄລເພນຊິນວາເນຍ ສະຫະລັດ ຂະນະນີ້ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທົດລອງກັບຄົນເນາະ ວັກຊີນອັນທີ 2 ກະຄືວັກຊີນຊະນິດ ເຊື້ອຕາຍ HXP GPO Vac ພັດທະນາໂດຍອົງການເພສັດ ຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລມະຫິດົນ ແລະກະສະຖາບັນພາສຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຢູ່ລະຫວ່າງການທົດສອບໃນຄົນຄືກັນ ສ່ວນວັກຊີນໂຕທີ 3 ກະຄືວັກຊີນ ໃບ ຢາຊາສ ເປັນວັກຊີນທີ່ຖືກພັດທະນາຈາກໃບພືດ ອ່າ ໃບໄມ້ເນາະ ຕະກູນຢາສູບ ອ່າ ພະລິດ ພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດໃບຢາ ໂຟໂຕຟາມ ຈຳກັດ ແລະກະທາງຈຸລາ ໂຮງພະຍາບານຈຸລາເນາະ ຜ່ານຂັ້ນຕອນການທົ ດສອບໃນສັດແລ້ວ ຕອນນີ້ກະກຳລັງມີການທົດລອງໃນຄົນຄືກັນເນາະ ກະແປວ່າເປັນຂ່າວດີອັນໜຶ່ງ ເພາະວ່າໃນປະເທດໄທໃນເວລານີ້ເນາະ ຢາວັກຊີນ ບໍ່ວ່າຍີ່ຫໍ້ໃດນີ້ ຊີໂນແວກ ຊີໂນຟາມ Pfizer ບໍ AstraZeneca ບໍ ຈອນສັນ ຈ ອນສັນ ຢາຫຍັງກໍຢ່າ ແປວ່າມາຈາກອິນເດຍກໍຕາມ ຈັ່ງຊີ້ ມັນກຳລັງຂາດເຂີນຫຼາຍ ແລະກໍປະຊາຊົນກໍຕ້ອງການຢາວັກຊີນນີ້ຫຼາຍແທ້ໆ ກຳລັງຮ້ອນຮົນກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນ ຖ້າຫາກວ່າຜະລິດຢາ 3 ຍີ່ຫໍ້ນີ້ໄດ້ ກໍແປ ວ່າປະເທດໄທອາດຈະບໍ່ຕ້ອງໄປເພິ່ງພາອາໄສຢາວັກຊີນຈາກຕ່າງປະເທດນີ້ ແຕ່ວ່າມັນແນ່ບໍ່ ຫຼືວ່າມີຂ່າວບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນແນ່ບໍ່ ເພາະວ່າຢາວັກຊີນນີ້ແມ່ນຢູ່ ຜະລິດໄດ້ ເຮັດໄດ້ ແຕ່ວ່າຊົ່ວຊິເອົາມາສັກໃຫ້ ຄົນ ມັນຕ້ອງກິນເວລາດົນເຕີບ ທົດລອງເບິ່ງມີມາດຕະຖານ ມີສະມັດຕະພາບ ມີສະມັດຕິຜົນບໍ່ ແລະກະມີຄຸນນະພາບບໍ່ ແລະກະປອດໄພບໍ່ ດຽວນີ້ ແລະກະໃນອະນາຄົດຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນຫຼາຍເລື່ອງຫຼາຍແນວຈັ່ງຊີ້ ມັ ນ ມັນມີຂ່າວບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ວ່າ ມັນຊິຖືກນຳມາໃຊ້ໃນປີໃດ ມີບໍ່ ກະວາງໄວ້ຫັ້ນນະ ທີມຄະນະວິໄຈ ກະບອກວ່າຂັ້ນທີ່ທົດລອງຕອນນີ້ກໍຖືວ່າກ້າວໜ້າໄປຫຼາຍ ຄາດວ່າທັງ 3 ຊະນິດນີ້ເນາະ ກາງປີ 2022 ກະສາມາດ ໜ້າຊິສ າມາດເອົານຳມາໃຊ້ໃນການສັກໃຫ້ຄົນໄດ້ເນາະ ແລ້ວ ແລ້ວມັນມີການບອກໃຫ້ຮູ້ລາຄາບໍ່ ສົມມຸດວ່າແມ່ນຢູ່ເຮັດໄດ້ ແຕ່ວ່າມັນແພງ ກໍໄປຊື້ມາຈາກປະເທດອັງກິດ ຫຼືປະເທດເຢຍລະມັນ ຈັ່ງຊີ້ ກໍບໍ່ເຮັດດີກວ່າ ໄປຊື້ເອົາໂລດຊິ ອັນນີ້ມັນມີການວິໄຈບໍ່ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງລາຄາເນາະ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງລາຄາ ແລະກະເລື່ອງຂອງຄວາມສາມາດໃນການ ອ່າ ມີພູມຄຸ້ມກັນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ໄດ້ໜ້ອຍຫຼາ ຍສ່ຳໃດ ໂຕນີ້ກໍຄື ຄືໂຕເລກພວກນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ອອກມາເນາະ ອືມ ຄືປະເທດອົດສະຕຣາລີຈັ່ງຊີ້ ກໍມີການລົງທຶນຈາກລັດຖະບານບັກຫຼາຍ ແລະສະໜັບສະໜູນໃນສ້າງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ກໍເຮັດໄດ້ ຢາຫັ້ນນ ະ ບັດເອົາໄປສັກທົດລອງເບິ່ງແລ້ວ ຢາຫັ້ນມັນຄິດຕົວ ຄືວ່າມີອັນສ້າງພູມຕ້ານທານ ແລະບັດໄປກວດແທ້ໆ ມັນບໍ່ມີພູມຕ້ານທານ ກະເລີຍເຊົາ ເພາະວ່າຄັນຊິມາເຮັດອີກກະເສຍເງິນເສຍຄຳຫຼາຍ ໄປຊື້ເອົາກໍ ດີກວ່າ ຫຼືວ່າຖືກກວ່າຊ້ຳ ກໍເລີຍໄປຊື້ເອົາຊະ ກໍແລ້ວໄປຈັ່ງຊີ້ນ່າ ອັນປະເທດໄທນີ້ກະ ກໍຍັງບໍ່ໄດ້ທົດລອງຄຸນນະພາບເທື່ອ ແລະກໍບໍ່ມີການວິໄຈເທິງລາຄາວ່າມັນແພງມັນຖືກ ຫຼືວ່າຄຸນນະພາບເທົ່າໃດ ຍັງບໍ່ມີກ ານເວົ້າວ່າກັນເທື່ອແມ່ນບໍ່